SBS Radio ໃນໂລກມະນຸດນີ້ ເດັກໆມາກມາຍຖືກປຸ້ນຈີ້ ປອກລອກຊີວິດຈິດໃຈ ອີງຕາມໜັງສືລາຍງານກ່ຽວກັບເດັກຂອງໂລກນີ້ ຄື Global Childhood Report ສະຖານະພາບກ່ຽວກັບເດັກໆໃນໂລກນີ້ ແລະບັນຫາທີ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກປຸ້ນຈີ້ປອກລອກ ແມ່ນເປັນເລື່ອງເປັນລາວ ທີ່ຄວນສົນຈິດສົນໃຈມອງເບິ່ງ ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກນີ້ ອາຍຸ 18 ປີເປັນຫຼັກເປັນແກນທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນຄົນທີ່ເຖິງກະສຽນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ເດັກໆເປັນພວກທີ່ມີຄຸນຄ່ າມາກມາຍທີ່ສຸດສຳລັບທຸກໆປະເທດໃນໂລກນີ້ ແລະສັງຄົມ ແລະທຸກລະບອບການປົກຄອງທີ່ມີກັນຢູ່ໃນໂລກນີ້ ແຕ່ພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່ອ່ອນແອເອົາແທ້ເອົາວ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການດູແລເບິ່ງແຍງເດັກໆ ຫຼາ ຍປະເທດໃນໂລກນີ້ລົ້ມເຫຼວໃນການເບິ່ງແຍງເດັກໆ ໃນແງ່ນີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ແລະຢືນຢູ່ໃນລະດັບທີ 15 ພຸ້ນ ຄືເປັນທີ 15 ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລແລ້ວ ອັນວ່າປະເທດ ຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ກ່ຽວກັບເດັກໆທີ່ບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກປາກໝອງລຳບາກນັ້ນ ມີເຖິງ 7 ເປີເຊັນພຸ້ນ ອີງຕາມ Global Childhood Report ຂອງ Save the Children ດອກວ່າ ໃນຖ ານ Index Childhood ແລ້ວ ອົດສະຕຣາລີຢືນຢູ່ໃນລະດັບທີ 18 ທີ່ປະເທດນອກແວດີເລີດ ຄືເປັນທີ 1 ສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນທີ 36 ໄທທີ 84 ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນລະດັບທີ 130 ພຸ້ນເດີ ແຕ່ກໍດີກວ່ າປະເທດອື່ນໆໃນໂລກນີ້ເຖິງ 46 ປະເທດ ທີ່ເປັນປະເທດທີ່ເດັກໆຂາດເຂີນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງມາກມາຍ ທີ 1 ຫາທີ 37 ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເດັກໆທີ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາບໍ່ດັກບໍ່ດີ

ແມ່ນມີຢູ່ວ່າໄວລຸ້ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ຖືພາ ແມ່ນຍັງມີມາກມາຍເກີນໄປຢູ່ ແລະກໍມີການຮຽນຮູ້ຊາບວ່າເດັກໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຄົງຈະຕາຍໃນຕອນຕົ້ນຂອງຊີວິດການເປັນເດັກໆເຖິງສອງ ເທົ່າ ແລະຍັງມີເດັກໆຂາດໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໜ້ອຍກວ່າ ຫຼາຍກວ່າເດັກໆຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີ

ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕິຕຽນວິພາກວິຈານ ໃນໂລກນີ້ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນກໍເຫັນວ່າ ໃນປີ 2000 ສະຖານະພາບຂອງເດັກໆດີຂຶ້ນໃນ 173 ປະເທດ ຈາກ 176 ນານາປະເທດ ປະເທດສິງກະໂປຢືນຢູ່ໃນລະດັບທີໜຶ່ງ ເມື່ອເອີ່ຍເຖິງກ ານປົກປ້ອງເດັກໆ ແລະ ເບິ່ງແຍງເດັກໆ ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດສະວີເດັນ ຟິນແລນ ແລະ ນໍເວ ແລະ ສະໂລເວເນຍ 5 ປະເທດນີ້ຢູ່ໃນລະດັບຕົ້ນ ຄືທີ 1 ຫາທີ 5 ໃນຖານບໍ່ດັກບໍ່ດີແລ້ວ ປະເທດເຊົາຊູດານຢູ່ໃນຂັ້ ນທີ 172 ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດມາລີ ແຊດ ໄນເຈີ ແລະ ສາທາລະນະລັດແຊັນຕຣໍອາຟຣິກາ ທີ່ເປັນປະເທດທີ່ຕ້ອງຟື້ນຟູຢ່າງມາກມາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໃນປີ 2019 ມີການກະຕວງວ່າ ເດັກໆເຖິງ 690 ລ້ານຄົນ ຈະຖືກປອກລອກ ຊີວິດການເປັນເດັກ ຜ່ານການສົມລົດກັນ ຖືພາໃນຂັ້ນທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍຢູ່ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ກິນອາຫານການກິນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ສົມບູນ

ເດັກໆທີ່ເກີດໃນທຸກໆມື້ນີ້ ມີໂອກາດດີກວ່າເມື່ອກ່ອນໃດໆ ທີ່ຈະເຕີບໂຕໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໂດຍມີສຸຂະພາບສົມບູນດີ ມີການສຶກສາ ແລະ ຖືກປົກປ້ອງ ມອງເບິ່ງເມື່ອຊາວປີກ່ອນນີ້ ແມ່ນວ່າມີເດັກໆທີ່ຕາຍຕໍ່ປີໜ້ອຍລົງເຖິ ງ 4 ລ້ານສີ່ແສນຄົນ ແລະ ເດັກໆ 130 ລ້ານຄົນເຂົ້າຫາໂຮງຮຽນ ແລະ ມີເດັກໆເຮັດວຽກເຮັດການໜ້ອຍລົງເຖິງ 94 ລ້ານຄົນ ແຕ່ມັນຍັງເປັນໜ້າສັງເວດຢູ່ ໃນເມື່ອທີ່ເຮົາມອງເບິ່ງ Facebook ຫຼື YouTube ຫຼື ອິນເຕີເນັດ ທີ່ເຮົາເຫັນວ່ າ ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍອາຍຸບໍ່ເທົ່າໃດປີ ກໍຍັງໄປຫາຢູ່ຫາກິນ ເຊັ່ນວ່າຂາຍໜໍ່ໄມ້ ຂາຍປູຂາຍປາຂາຍຜັກ ໂດຍມີຄວາມອິດເມື່ອຍ ນອນຫຼັບຄາສິ່ງທີ່ຂາຍຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ